SBS ລາວ ແຊຣ໌ເລື່ອງລາວຕ່າງໆທີ່ Facebook ສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນກາເລັກ ທອງວິລຸຍ ທີ່ພາກລາຍການພາສາລາວ ໜ້າທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ສຳລັບລາຍລະອຽດເ ພີ່ມ ໃຫ້ເຂົ້າອ່ານຢູ່ທີ່ຫົວຂໍ້ເລື່ອງອັບເດດໂຄວິດ-19 ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ແລະ ມີການຕ້ອງຫ້າມເຄັ່ງຄັດກວ່າເກົ່າ ທີ່ທ່ານຈະສາມາດກົດຄົ້ນຫາຕ່າງໆນານາ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເດດສຳລັບທ່ ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບ 29 ກໍລະກະດາ 2021 ໃນຫົວຂໍ້ເລື່ອງອັບເດດໂຄວິດ-19 ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍເປັນປະຫວັດການ ແລະ ມີການຕ້ອງຫ້າມເຄັ່ງຄັດກວ່າ New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ -19 ເປັນຈຳນວນມາກມາຍ ມາແຕ່ເມື່ອວິກິດໂຄວິດ-19 ເລີ່ມຂຶ້ນ Victoria ຍັງສືບສວນເບິ່ງກໍລະນີໜຶ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຈາກໃສ South Australia ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ສອງລາຍ ຈຳຕ້ອງໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມອີກສັບປະດາໜຶ່ງສຳລັບ Queensland ໃ ນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນ 239 ຄົນ ແລະ ຕາຍ 2 ຄົນ ທີ່ເປັນຍິງນາງໜຶ່ງໃນຂັ້ນອາຍຸ 90 ແລະ ຊາຍຄົນໜຶ່ງໃນຂັ້ນອາຍຸ 80 ທັງສອງເປັນຄົນໃນພາກໃຕ້ສ່ຽງຕາເວັນຕົກຂອງຊິດນີ ບໍ່ເກີດຂອງກ ານຕິດແປດກັນ 126 ລາຍ ກຳລັງຢູ່ໃນການສືບສວນ ແລະ 81 ຄົນເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນການແຍກໂຕຢູ່ ສຳລັບຕະຫຼອດໄລຍະຂອງການເປັນພະຍາດນັ້ນ

ຈາກແຕ່ມື້ອື່ນໄປ ຕຳຫຼວດຈະໄດ້ຮັບອຳນາດປິດທຸລະກິດທີ່ລະເມີດກົດເກນຕ່າງໆ ຕິດໆຕໍ່ໆກັນ ໃຫ້ກົດໃສ່ COVID-19 Rules and Restriction ເພື່ອເບິ່ງກົດເກນ ແລະ ການຕ້ອງຫ້າມ ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ 6 ຄົນ ຈາກການຕິດແປ ດກັນໃນທ້ອງຖິ່ນ ທຸກກໍລະນີມີສາຍພົວພັນກັບການລະບາດຂອງສາຍພັນ Delta ຂອງປັດຈຸບັນ ແລະ ຢູ່ໃນຄວາຣັນຕີນເມື່ອເປັນມັນຢູ່ ທາງການສາທາລະນະສຸກຍັງພະຍາຍາມຕິດຕາມຫາບໍ່ເກີດຂອງກໍລະນີອັນລຶກ ລັບ ທີ່ພົບເຫດໃນວານນີ້ ໃຫ້ກົດໃສ່ COVID Safe Measures ເພື່ອເບິ່ງການປ່ຽນແປງກົດເກນ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງໃນທົ່ວອົດສະຕຣາເລຍ South Australia ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ຈາກການຕິດແປດໃນທ້ອງຖິ່ນສອງລາຍ ທີ່ທັງສອງຢູ່ໃນຄວາຣັນຕີນ ໃນເມື່ອເປັນມັນຢູ່

ຖືກຄວບຄຸມ ຫຼື ບັນຍັດໂດຍລັດຖະບານຂັ້ນລັດ ແລະ ເທຣິໂທຣີ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງສຳລັບລັດ ແລະ ເທຣິໂທຣີຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍ ສຳລັບການຍົກເວັ້ ນກົດເກນໃຫ້ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕາລີ ມີວິທີການຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນ ທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳ ໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລ ະ ປັບໃຫ້ທັນການ ຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller

Appointment Reminder Tool ມີຄລີນິກການກວດໃນແຕ່ລະລັດ ແລະ ເທຣິໂທຣີ ມີຂໍ້ມູນເບ້ຍ Pandemic Disaster Payment ໃນແຕ່ລະລັດ ແລະ ເທຣິໂທຣີ ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ